ສຸກສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ ຄຳເລັກ ທອງວິຫຼວຍ ຮ່ວມກັບ SBS ເປັນພາສາລາວ ສຳລັບມື້ນີ້ ວັນເສົາທີ 24 ກໍລະກະດາ 2021 ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ນອກຈາກທີ່ຈະມີຂ່າວທີ່ເປັນທີ່ສຸດຈິດສົນໃຈແລ້ວ ກໍຈະ ມີສາລະຄະດີການວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ເລື່ອງລາວບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ແລະ ກໍໃຄ່ຂໍນຳເອົາເລື່ອງປະກາດຂ່າວທີ່ສຳຄັນ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການຮູ້ສຶກກັບຜົນສະທ້ ອນຈາກວິກິດໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຕໍ່ສຸຂະພາບປະສາດ ເປັນຫຍັງແຟຟີລຂອງຊິດນີຖືກແຕະຕ້ອງຢ່າງແຮງໂດຍໂຄໂຣນາໄວຣັສ ບຣິສເບນໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາໂອແລມປິກຕ່າງໆ ງວດ 2032 ສາທາລ ະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຕໍ່ການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ອອກຕື່ມອີກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຮ້ອງຂໍ ຖ້າຫາກວ່າກັບສູ່ລາວ ກໍໃຫ້ກັບໂດຍຖືກຕ້ອງຕ າມກົດໝາຍ ແລະ ໜອງຄາຍຕຽມເນື້ອຕຽມຕົວໃສ່ລົດໄຟຄວາມໄວສູງຈີນລາວ ມາເວົ້າມາວ່າສູ່ທ່ານຟັງ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ຢາວັກຊີນສຸກເສີນຈະບໍ່ຖືກສົ່ງໄປຍັງຊິດນີ ເພື່ ອຈະຊ່ວຍຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນລັດນິວຊາວເວລສ໌ Jovenel Moise ປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດເຮຕີ ທີ່ຖືກສັງຫານຕາຍ ຖືກຊາປະນະກິດສົບແລ້ວ ໂດຍພິທີສ່ວນໂຕ ການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມ ປິກ ໂຕກຽວ 2021 ເປີດຂຶ້ນແລ້ວ ໂດຍພິທີອັນສວຍງາມແຕ່ງຽບເຫງົາ ຂ່າວທົ່ວໄປ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄະນະລັດຖະບານຕ່າງໆ ຂັ້ນແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂັ້ນລັດຕ່າງໆ ຂອງປະເທດອອສເຕຣເລຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison ເວົ້າວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຫ້ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ໄຟເຊີຕື່ມອີກແກ່ລັດ New South Wales ກອງປະຊຸມນັ້ນຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວານນີ້ ທີ 23 ກໍລະກະດານີ້ ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ Dr. Kerry Chant ຜູ້ນຳພະນັກງານສຸຂະພາບ New South Wales ປະກາດວ່າ ວິກິດການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄໂຣນາໄວຣັສຂອງຊິດນີ ເປັນເຫດການສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ ໂດຍທີ່ມີທາງການຕ່າງໆ ມີຄວາມຍາກຊາ

ກອງປະຊຸມນັ້ນມີການສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເຂັມທຳອິດຫຼາຍຕື່ມອາດເປັນໄປໄດ້ ແຕ່ທ່ານນາງວ່າໂຄວິດ-19 ຍັງບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຄວບຄຸມໄວ້ໄດ້ເທື່ອ ໃນຄືນວັນສຸກທີ 23 ແລ້ວນີ້ມີປະກາດວ່ານັກຮຽນວິຊາຊ່ວຍແພດສອງຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ທີ່ໂຮງພະຍາບານ Bankstown Lidcombe ຂອງຊິດນີຖືກຕິດແປດເປັນໂຄໂຣນາໄວຣັສ ໂດຍທີ່ສອງກໍລະນີນີ້ບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນພະຍາດນີ້ມາຈາກໃສ ບັດນີ້ Cumberland ແລະ Blacktown ມີກົດເກນການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆຕື່ມອີກຖືກບັນຍັດໃຊ້ ຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນຈຳຕ້ອງຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ເປັນແຮງງານທີ່ຖືກຮັບຮູ້ ແລະຈຳຕ້ອງໃຫ້ກວດເບິ່ງໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນທຸກໆ 3 ມື້ ຖ້າຫາ ກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະອອກໄປຈາກເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກົດເກນກ່ຽວກັບແຮງງານທີ່ຖືກຮັບຮູ້ນັ້ນ ບັດນີ້ຖືກບັນຍັດໃສ່ເຂດເທດສະບານ 5 ແຫ່ງ ໂດຍມີເຂດແດນໃໝ່ຕື່ມອີກຖືກບົ່ງເອົານຳ ແຕ່ມື້ ນີ້ວັນເສົາທີ 24 ກໍລະກະດາ 2021 ຍ້ອນວ່າໃນ Sydney West ມີການຕິດແປດໂຄໂຣນາໄວຣັສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນເອງ ຄົນໃນລັດວິກຕໍເຣຍຈະມອງເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດ ຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນທ້າຍສັບປະດານີ້ ກ່ຽວກັບ ການຊິຄາດວ່າ ການລັອກດາວລັດວິກຕໍເຣຍທັງໝົດຈະສຸດສິ້ນລົງຫຼືບໍ່ ໃນຄືນວັນອັງຄານທີ 27 ກໍລະກະດາ 2021 ທີ່ຈະມາຮອດມາເຖິງນີ້ ລັດວິກຕໍເຣຍຢ່າງລຽນຕິດປະກາດອອກມາໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ຊາບເຖິງສະຖານທີ່ແຫ່ ງໃໝ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສ ຈາກການແຜ່ລະບາດຕ່າງໆ ແຕ່ຫວັງວ່າການແຜ່ລະບາດນັ້ນ ຈະຖືກຄວບຄຸມໄວ້ໄດ້ ແບຣັດ ຊັດຕັນ ຜູ້ນຳພະນັກງານສຸຂະພາບລັດວິກຕໍເຣຍ ລົບລ້າງຮູບພາບອອນລາ ຍອັນໜຶ່ງ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ອັສຕຣາເຊເນກາ ເຂັມທີສອງໃຫ້ ອົງການຈັດຕັ້ງ European Medicines Agency ສະເໜີໃຫ້ຮັບຮູ້ເອົາຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ເມີໂດນາ ສຳລັບຈະສັກໃຫ້ເດັກໆ ຂັ້ນອາຍຸ 12 ຫ າ 17 ປີ ອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ຢາວັກຊີນນັ້ນເຮັດໃຫ້ມີພູມຕ້ານທານທີ່ມີຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ ທຽບເທົ່າກັບອັນທີ່ມີຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນຂັ້ນອາຍຸ 18 ຫາ 25 ປີ ໃນເດືອນ 5 ສາກົນປີນີ້ ບໍລິສັດເມີໂດນາຊີ້ແຈງວ່າ ຢາວັກຊີນຂອງຕົນປອດໄພ ແລະໄດ້ຜົນສຳລັບໄວລຸ້ນ ໃນຫວ່າງບໍ່ດົນນານແລ້ວນີ້ ຢາວັກຊີນໄຟເຊີຖືກຮັບຮູ້ສຳລັບທີ່ຈະໄປໃຊ້ກັບເດັກໆ ຂັ້ນອາຍຸ 12 ຫາ 17 ປີ ຊາກສົບຂອງປະທານາທິບໍດີເຮຕີ ທ່ານ ຈູເວແນລ ມົວ ສ໌ ຖືກນຳໄປຍັງບ້ານຂອງທ່ານແລ້ວ ເພື່ອຊາປະນະກິດສົບ ທາງການຫົກທ່ານເປັນຜູ້ແບກຫາມໂລງສີໝາກບ້າ ຂຶ້ນໄປວາງໄວ້ບ່ອນຊາປະນະກິດສົບ ແລ້ວຢືນງຽບສະຫງັດຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ ແລ້ວເອົາທຸງຊາດເຮ ຕີປົກໂລງນັ້ນ ໃນຕອນທີ່ການປະນະກິດສົບນັ້ນຈົບສິ້ນລົງແລ້ວ ນາງໝ້າຍ ມາຕີເນ ມົວສ໌ ໃຫ້ວາຈາຕໍ່ສາທາລະນະຊົນເປັນຄັ້ງແລກໆວ່າ
La famille vit des jours noirs Faire le déplacement jusqu'ici pour nous soutenir Pour dire au revoir à mon président À mon mari Mon ami Le père de mes enfants Est une b a q u e de s é p a t i e Qui procure force et courage à toute la famille Et l'aide à surmonter ces épreuves Quand j'ai rencontré Jo cet homme qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants, j'ai vu en lui un esprit brillant, inventif et créatif, un être passionné et déterminé, une personne sympathique, un jouet doté de grand charisme, un jeune homme réservé, mais tellement généreux. Ce jeune homme m'a charmé et m'a séduite. Il a gagné mon cœur. Et depuis, nous avons décidé de construire ໂດຍຫຍໍ້ໆແລ້ວນັ້ນເວົ້າວ່າຄອບຄົວຂອງຍານາງຢູ່ກິນຢູ່ໃນຄວາມມືດມົວ ເລືອດຈະບໍ່ຢຸດຫຼັ່ງໄຫຼ ມັນຈະແມ່ນໃຜໃນມື້ອື່ນ ມັນອາດຈະແມ່ນລາວ ຂ້າພະເຈົ້າ ມັນແມ່ນພວກເຮົ າ ວ່າຊັ້ນ ແຕ່ຢູ່ດ້ານນອກຂອງພິທີປະນະກິດສົບສ່ວນໂຕນັ້ນ ຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍຮ້ອຍຄົນປະທະກັນກັບຕຳຫຼວດ ຍັງບໍ່ມີການລາຍງານໃຫ້ຊາບໃນທັນທີທັນໃດທີ່ວ່າມີຄວາມບາດເຈັບຕາຍຍ້ອນການປະທະກັນນັ້ນຈັ ກຄົນເທື່ອ ໃນການປະທະກັນນັ້ນມີສຽງປືນດັງຂຶ້ນຈົນວ່າແຂກຄົນທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຄົນທີ່ໄວ້ອາໄລພາກັນປົບຫາກັບບັງຕົນເອງ ມີການຍິງລະເບີດນ້ຳຕາດ້ວຍ ຄົນບໍ່ຫຼຸດ 26 ຄົນຖືກຈັບຍ້ອນການຍິງທ່ານມົວສ໌ຕາຍນັ້ ນ ອັນມີດ້ວຍອະດີດທະຫານໂຄລົມເບຍຄົນໜຶ່ງອາຍຸ 18 ປີ ຕຳຫຼວດເຮຕີຍັງຕາມຊອກຈັບຜູ້ທີ່ຖືກລະແວງສົງໄສຕ່າງໆ ທີ່ພວກເພິ່ນຄິດວ່າມີສາຍພົວພັນກັບການລອບສັງຫານທ່ານນັ້ນ ໃນນີ້ມີດ້ວຍອະດີດສະມາຊິ ກສະພາສູງຄົນໜຶ່ງ ແລະ ອະດີດຜູ້ນຳຂອງກະບົດຄົນໜຶ່ງ ຍານາງ ເຈັນ ຊາກີ ເລຂາທິການຂ່າວສານທຳນຽບຂາວຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາເວົ້າວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ສະໜັບສະໜູນການນຳພາຂອງ ປະເທດອັບການິສະຖານຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ຮ່ວມດ້ວຍປະທານາທິບໍດີ ອາຊຣາບ ການີ ຍານາງເວົ້າວ່າ ກະທັ່ງທີ່ມີການຈູ່ໂຈມຕີໂດຍແທລະບານກໍຕາມແຕ່ ມັນຈະບໍ່ມີສັນຕິພາບໃນປະເທດອັບການິສະຖານ

government and the Taliban and we believe a political solution is the only outcome to lasting peace ໂຈ ໄບເດັນ ໂອ້ລົມກັນກັບປະທານາທິບໍດີ ການີ ໃນວານນີ້ວ່າຊັ້ນ ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກດັນໃຫ້ທຸກປະເທດໃນໂລກນີ້ຈົ່ງປະສານກັນເພື່ອໄຕ່ຕາມສືບສວນເບິ່ງຈຸດເດີມໆ ຂອງໂຄໂຣນາໄວຣັສ ມະນຸດຄົນທຳອິດທຳອໍທີ່ເປັນໂຄໂຣນາໄວຣັສຖືກລາຍງານຂຶ້ນມາໃນວູຫານ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ເກືອບ 200 ລ້ານຄົນ ເປັນມັນແລ້ວ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນປະຕິເສ ດບໍ່ຮັບຮູ້ທິດສະດີທີ່ວ່າໂຄໂຣນາໄວຣັສຫຼຸດລອດອອກມາຈາກຫ້ອງວິທະຍາສາດຕ່າງໆຂອງຕົນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ໄປກວດເບິ່ງຫ້ອງການວິທະຍາສາດໃນເຂດນ້ຳແດນດິນຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຕື່ມອີກ ທາ ຣິກ ຊາຊາເຣວິກ ໂຄສົກຕາງໜ້າອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກຊີ້ແຈງຕໍ່ສະຫະປະຊາຊາດໃນກຸງເຈເນວາວ່າ ວິກິດໂຄໂຣນາໄວຣັສບໍ່ແມ່ນເລື່ອງການເມືອງ ຫຼື ແມ່ນການໃສ່ໂທດໃສ່ກຳໃດໆ ນ້ຳຖ້ວມໃນປ ະເທດຣັດເຊຍເສຍຫາຍເສັ້ນທາງລົດໄຟຣັດເຊຍທີ່ເປັນເສັ້ນທາງລົດໄຟອັນຍືດຍາວທີ່ສຸດຂອງໂລກນີ້ ນີ້ແມ່ນເສັ້ນທາງ Trans-Siberian ທີ່ຜ່າຜ່ານແປດເຂດແດນແຕ່ມົດສະກູໄປຮອດໄປເຖິງ Vladivostok ເສັ້ນທາງລົດໄຟດັ່ງກ່າວ ຖືກຢຸດສະງັກໄວ້ ຍ້ອນສະພານແຫ່ງໜຶ່ງພັງ ຍ້ອນຝົນຕົກໜັກ ລົດໄຟປະມານ 12 ລຳຄາຢູ່ໃນລາງລົດໄຟນັ້ນ ທີ່ຍືດຍາວເຖິງ 9,289 ຫຼັກກິໂລແມັດ ກອງປະຊຸມ G20 ນະທີ່ Naples ໃນປະເທດອີຕາລີ ຈົບສິ້ນລົງໄປແລ້ວ ໂດຍນາຍົກລັ ດຖະມົນຕີອີຕາລີ ທ່ານ ຊິງໂກລານີ ຊີ້ແຈງວ່າ
Abbiamo ottenuto un accordo che credo sia I want to stress that for the first time the G20 accepts that climate and energy politics are closely connected. When you talk about the climate and link it to energy politics and industrial choices, structural choices of major countries, you understand this is a very delicate issue. This is not something you can lightly address.
ເປັນຄັ້ງແລກໆ ບັນດາປະເທດທີ່ຮັ່ງມີຮັບຮູ້ເອົາອາກາດຕໍ່ໃສ່ການເມືອງໃນດ້ານຊັບພະຍາກອນພະລັງຕ່າງໆ ລັດຖະມົນຕີແວດລ້ອມຕ່າງໆຂອງ G20 ຕົກລົງກັນໄດ້ກ່ຽວກັບ 58 ມາດຕາຈາກທັງໝົດ 60 ນາຍົກລັດຖ ະມົນຕີອີຕາລີກໍເນັ້ນວ່າ ບາງປະເທດຈະເດີນກ້າວໄວຂຶ້ນຕື່ມກວ່າໄລຍະເວລາທີ່ຖືກບົ່ງວາງໄວ້ໃນສັນຍາ Paris ແລະບັນດາປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ຢາກບໍ່ໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງໂລກນີ້ທະວີຂຶ້ນກາຍ 1.5 ອົງສາເຊລເຊຍ ສ ກວ່າທີ່ສັນຍາແພຣິສຕ້ອງການ ແຕ່ທ່ານກໍບອກໃຫ້ຊາບອີກວ່າ ບັນຫາໃນໄລຍະການເຈລະຈາກັນກັບສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ອິນເດຍ ແລະຣັດເຊຍ ເຮັດໃຫ້ການເຈລະຈາກັນນີ້ຖືກໂຈະໄວ້ຫຼາຍຄັ້ງ ຫຼາຍຫົນຍ້ອນ World Heritage Committee ຂອງຢູເນສໂກ ບໍ່ຮັບຮູ້ເອົາ Great Barrier Reef ຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ເປັນບ່ອນທີ່ຕົກຢູ່ໃນໄພອັນຕະລາຍ ພາຍຫຼັງທີ່ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວປະຊຸມກັນແລ້ວໃນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະໂດຍທາງອິນເຕີເນັດ ໃນຄືນວັນສຸກແລ້ວນີ້ ຜູ້ຕາງໜ້າສະມາຊິກອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ອອກສຽງໂຈະໄວ້ການຊີ້ຂາດກ່ຽວກັບໜັງສືລາຍງານຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ກ່ຽວກັບການອະນຸຮັກໄວ້ Reef ນັ້ນ ພາຍໃນເດືອນກຸມພາ 2022 Greenpeace ເວົ້າວ່າ ການບໍ່ຮັບຮູ້ວ່າ Reef ນັ້ນຕົກຢູ່ໃນໄພອັນຕະລາຍຄືທີ່ຈະດັບສິ້ນໄປນັ້ນເປັນການຜິດພາດ ພາຍຫຼັງທີ່ນັກການເມືອງຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍບາງຜູ້ບາງຄົນວິ່ງເຕັ້ນຕໍ່ຕ້ ານການຈະຮັບຮູ້ເອົາໃຫ້ມີການອະນຸຮັກ Reef ນັ້ນໄວ້ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍວ່າ ການບໍ່ຮັບຮູ້ນັ້ນຈະເສຍຫາຍຊື່ສຽງຂອງ Reef ນັ້ນ ແລະຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະເຕຣເລຍບາງຜູ້ບາງຄົນສະເໜີວ່າ ການຊີ້ຂາດ ນັ້ນອາດຖືກແຊກແຊງໂດຍພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ກິລາໂຕກຽວໂອລິມປິກ ຊຸດສົກປີ 2021 ຖືກເປີດຂຶ້ນໂດຍເປັນທາງການແລ້ວ ໃນຄືນວານນີ້ ໂດຍມີພິທີອັນສວຍງາມແຕ່ງຽບເຫງົານັ້ນ ຖືກເປີດຂຶ້ນ ໃນເວລາພຽງແຕ່ມື້ດຽວທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍສຳລັບ 6 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ເມື່ອທີ່ສາທາລະນະຊົນຢ້ານກົວວ່າຈຳນວນດັ່ງກ່າວຈະທະວີຂຶ້ນໃນໄລຍະໂອລິມປິກນັ້ນ ນັກກິລາຕ່າງໆທັງຫຼາຍຢູ່ ຫ່າງກັນໃນໄລຍະການເປີດພິທີການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກນັ້ນ ແລະການເປີດນັ້ນເລີ່ມຂຶ້ນໂດຍສິລະປິນກລາສຊິກ ແລະອື່ນໆ ຜູ້ປະທ້ວງການເປີດນັ້ນປະເຊີນກັບຕຳຫຼວດຢູ່ດ້ານນອກຂອງສະໜາມກິລາແຫ່ ງຊາດຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
since it is dangerous ນັ້ນແມ່ນຕຳຫຼວດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຝູງຊົນວ່າ ຢ່າຍູ້ກັນ ປະມານ 1 ໂດລາອົດສະເຕຣເລຍ ທຽບກັນກັບ 74 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.63 ຢູໂຣ 4.77 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 16,940.88 ດົງຫວຽດນາມ 2,990.52 ຣຽນຂະເໝນ 24.26 ບາດໄທ 7,007.53 ກີບລາວ ມື້ອື່ນ ແມລເບີນຈະຕົກຝົນຊາວເວີ 1 ຫຼື 2 ຫ່າ ລົມຈະເບົາບາງລົງ 6 13 ແຄນເບີຣາຈະຕົກຝົນຊາວເວີສອງສາມຫ່າ 1 8 ຊິດນີຈະລົມແດດໂດຍສ່ວນຫຼາຍ 9 15 ບຣິສເບນຈະກັບກາຍມີລົມແດດ 11 21 ດາວິນຈ ະແດດໂດຍສ່ວນຫຼາຍ 20 32 ເພີດຈະລົນຈະຕົກຝົນຊາວເວີ 1 ຫຼື 2 ຫ່າ 11 19 ອາດີເລດຈະຕົກຝົນຊາວເວີ ລົມຮວຍລົງ 7 15 ໂຮບາດຈະຕົກຝົນຊາວເວີ 1 ຫຼື 2 ຫ່າ